هي پهريون آيتون پڙهيون اٿئون، پهرين آيت کان وٺي اوڻيهن آيتن تائين، باقي هاڻي هڪڙي آيت پوئتي آهي ۽ اها وري ايتري آهي جو هن جي اڌ جيتري يا ٽي حصي جيتري پنهنجو هڪڙي آيت آهي وڏي هاڻي ٻيو نمبر وڏي ۾ وڏي آيت آهي قرآن شريف ۾ هيء ويهين آيت مزمل جي اڃا ڪون پڙهي اٿئون انشاء الله پوء پڙهنداسون هن منجهه ٻه ٽي ڪي ڳالهيون آهن جيڪي سمجهڻ کپن. هو اهو ته هي جيڪا ويهين آيت اڃا ڪونه پڙهي اٿئون اها حضرت ابن عباس رضي الله تعالٰي عنهما چون چون ٿا ته مدني آهي ۽ ڏهين ۽ يارهين آيت جي متعلق به فرمائن ٿا ته مدني آهي ۽ ٻيون باقي جيڪي آهن سي مڪي آهن هاڻي هن سورت ۾ ۾ ٻي ڳالهه اها ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته شروع ۾ جيڪي سورتون لٿيون آهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم تي انهن منجهان هڪڙي سورت هي مطلب هي ٻئي آهن سورت مزمل ۽ مدثر ٻئي ڄڻ ڀينرون آهن هڪ ٻئي سان واسطو هنن جو آهي ۽ هڪ ٻئي مضمون مضمون ساڳيو آهي ۽ ٻئي ڳالهيون ته جيڪو چون ٿا علماء اسان جا مطلب ته ان لحاظ کان ته پهرين سورت جڏهن لٿي اقرا باسم ربڪ الذي خلق هن جو حصو ڪو لٿو پهرين ان کان پوء ڪو حصو لٿو سورت نون والقلم جو جيڪا اٺهٺ نمبر سورت هئي ۽ ان کان پوء هنن ٻنهي سورتن منجهان مطلب سورت مزمل جا شايد پهرين حصا لٿا ۽ ان کان پوء مدثر جا لٿا پوء پنجون نمبر سورت هن کان پوء جيڪا سورت فاتحه لٿي الحمدلله مطلب ته اهڙي نموني سان اسانجا علماء ائين چون ٿا پر هن ئي سورت منجهه يعني انهن ڪافرن جو به ذڪر اچي ٿو اور انهن ڏانهن اشارو اچي ٿو ته ڇڏي ڏيو مون کي ته آئون پاڻ ئي ٿو ان سان پڄان ته معني ته ان کان اڳ ۾ ڪي ڳالهيون لٿيون هيون جيڪي مطلب ته سورتن جي شڪل ۾ نه پر مطلب ته ڪي حصا سورتن جا جيئن سورت شعراء جو جيڪو حصو لٿو ته پنهنجو پنهنجي مائٽن کي ٻڌاء انذر عشيرتڪ الاقربين يا اهڙي قسم جون ٻيون سورتون يا سورتن جا حصا ڪي لٿا هوندا جيڪي مطلب ته پوء عالمن وري اهڙي نموني سان رکيو آهي جو خيال ته ڀئي سورتون هي پنج پهرين ڄڻ لٿيون آهن. بهرحال اهو اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي ها ان کان پوء ڪي ڳالهيون آهن هن ۾ نماز جي ڳالهه آهي پهرين جيڪا ٽريننگ آهي رسول پاڪ صلي الله وسلم کي مليل آهي ته هاڻي اهو رات جو فرض هو ڄڻ نماز نماز پڙهڻ قم قم الليل قم جو معني آهي اٿ اٿ اٿ معني اٿي ويهي ڇا ڪر ڪو بيٺو نه هج ايڪسرسائز نه ڪر ويٺو ملٽري واري پريڊ ويٺو نه ڪر پر نماز پڙهه مطلب ته هڪڙو پنهنجو پاڻ پوء وري پنهنجي ارقم رضي الله ارقم بن ارقم ڇا نالو آ رسول صحابي صحابي سڳوري جو جنهن جو گهر بلڪل صفا جي ڀرسان هيو اسان به ڏٺو گهر پنهنجو گهر ته ڪونه ڏٺو مطلب بلڊنگ هئي هڪڙي اها چون هتي هي آهي بلڊنگ اها هاڻي اڃا آهي الائي ڪونهي بهرحال نائنٽين ايٽي نائن ۾ اڻويهه سو اڻانوي ۾ اسان ڏٺيسون اها اڃا بلڊنگ شايد هئي اها ارقم بن ارقم جي اتي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم پنهنجي اصحابين سان ملندا هئا رات جو هاڻي اصحابي سڳورا پهرين ڪهڙا هئا؟ مطلب حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه ۽ حضرت علي رضي الله تعالٰي عنه اڃا ٻار هو نون ڏهن سالن جو يا ڪيترن جو بهرحال اهو به هو ۽ ٻيا ڪي اصحابي جيڪي مطلب ته شروع شروع ۾ جيڪي اصحاب ٿيا اهي اتي ملندا هئا پوء مطلب ته نماز پڙهندا هئا پوء قرآن شريف ٻڌندا هئا پوء وري پنهنجي گهر وارن کي وڃي ٻڌائيندا هئا جيئن حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جي ڀيڻ جيڪا آهي سا ٻڌ پنهنجي پڙهي پئي قرآن شريف فلاڻي ماڻهو کان ۽ پوء وري حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه چيو تيسين ڇهه سال ٿي هليا حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه اچي ٿو ۽ پوء وري ڪاوڙ جو ڀريان کان تلوار کنيو پوء وري وغيره وغيره اهي معاملا سڀئي توهان کي خبر آهي سڀني ڳالهين جي مطلب ته هي ڄڻ هڪڙو سيڪريٽ نموني سان ويٺي پاڻ ۾ مطلب ته قرآن شريف ويٺي آيو ۽ ويٺي ٻڌائون ۽ ويٺي هڪ ٻئي کي پڙهايائون هي هتي نماز جو حڪم آيو آهي پر نماز اهڙي قسم جي ڪهڙي قسم جي نماز جو پراسس جيڪو آهي اهو هڪڙو ايوولوشنري طريقي سان يعني ڪيتريون رڪعتون پڙهبيون ان ۾ ڇا ڇا ڪبو يعني ڪيترو بيهبو ڪيترو رڪوع ڪبو ڪيترا سجدا ڪبا ڪهڙي ڪهڙي نموني سان ٿيندو ڪيتريون رڪعتون ٿينديون اهو مطلب ته هڪڙو پراسيس منجهان گذريو آهي پر اسانکي خبر ڪونهي پهرين ڪيئن پڙهيائون پهرين ڪيئن پڙهيائون پر پوء ڄڻ هي ٻه ٻه رڪعتون گڏي هڪڙي رڪعت پوء وري ٻي رڪعت هڪڙي رڪعت ۾ پهرين قيام ٿيندو پوء رڪوع ٿيندو پوء سجدو ٿيندو ٻيو سجدو ٿيندو پوء وري قعدو ٿيندو ويهندا مطلب اهڙي نموني سان پراسيس منجهان ته هي ڄڻ سورتون جيڪي پهرين لٿيون انهي منجهه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ۽ ان جي اصحابن سڳورن کي هڪڙو تربيت ڏني ٿي وڃي انٽينسو ٽريننگ جيڪا چئجي ته انٽينسو هينئر ڪندا ڪورس ڪندا آهن رکو هڪڙي هفتي جو ٻن هفتن جو يا مهيني جو انٽينسو ڪورس ٿا ڪيون فلاڻي شيء جي متعلق ايجوڪيشن جي يا تعليم جي يا ملٽري جي يا جيڪو به ته اهو اهڙي قسم جي هڪڙي ٽريننگ هئي جنهن ۾ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جا اصحاب لنگهيا ان مان جي ٽريننگ جو پهريون حصو هي هو يا ايها المزمل هاڻي يا ايها المزمل اي ويڙهيل ڪپڙي ۾ يا ڪپڙي ڪپڙو پائي جيڪو نماز ويٺو پڙهين ان جي ڏانهن اشارو آهي يا حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنه وٽ آيو رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم پنهنجي ان واقعي کان پوء غار حرا جي پوء حضرت خديجه کي چيائين ته زمّلوني زمّلوني مون کي ڪپڙو ويڙهه ڪر مطلب ته ڏڪي وياس پنهنجي ان ۾ هيبت ۾ حضرت جبرائيل عليه السّلام جيڪو ڏٺائين ان کي يا ڇا ته ان کي چيائين زمّلوني يا وري پوء ٻي دفعو ڪو چيائين ته دثّروني مون کي ڪپڙو ويڙهه ڪپڙو ويڙهه هڪڙي اها معنيٰ ڪن ٿا اسان جا علماء

پنهنجو سجدو جتي ڪبو اتي پاڪ هوندو، بيهبو جتي اتي پاڪ هوندو. هاڻ هي ڪعبة الله ۾ پهرين جيڪا ايڪسرسائيز ٿئي پئي، پهريان جيڪا مشق ٿئي پئي، اها ڪعبة الله ۾ ڪونه هئي، اها هي پنهنجي گهر ۾ هئي. حضرت موسيٰ عليه السلام کي حڪم ٿيو سورة يونس عليه السلام منجه ته پنهنجي گهرن ۾، مطلب ته هي هڪڙو پراسيس رهيو آهي ته اڳي ماڻهو رڳو پنهنجي چرچ ۾ يا ڪليسا ۾ يا پنهنجي سينيگاگ ۾ يا ٽيمپل ۾ پنهنجو نماز پڙهندا يا عبادت ڪندا هئا پر الله تعاليٰ ڌرتي سڄي الله پنهنجي محمد جي صلي الله عليه وسلم جي امت کي پنهنجي مسجد بنائي ڏني آهي ته هي پهرين پراسيس آهي پنهنجي گهر ۾ نماز پڙهو گهر ۾ نماز پڙهو پر ڪهڙي نموني سان پڙهو ته هي ڄڻ حضرت ارقم بن ارقم جي گهر ۾ جي نماز تي ويٺي پڙهيائون يا پنهنجو لڪي ڪٿي جتي به جتي به موقعو ملي جيئن حضرت رسول پاڪ صلي وسلم خود غار حرا ۾ وڃي پڙهندو هو جيڪا عبادت ڪندو هو جهڙي نموني جي الله تعاليٰ ان کي سيکاري ان نموني سان پڙهندو هو ته اهو هڪڙو پراسيس منجهان گذري آ

پر اها ڄڻ ڪونه هئي ته هي فرض آهي ۽ هي سنت آهي هي هي آهي ان وقت ڄڻ هي سڀئي الله تعاليٰ جي حڪم سان ڄڻ رسول پاڪ صلي وسلم به ڄڻ فرض هو ته اهو ڪن مطلب ڪيترو ڪن سڄي رات ڪن هاڻي اهو لفظ اچي ٿو ته ڪيترو ڪيترو ڪر ڪيترو پڙهه قم الليل الا قليلا سڄي رات پڙه سواء ٿوري عرصي جي ٿورو عرصو معنيٰ ون ٿرڊ يا اڌ کان گهٽ ٻيو ٿيندو ٿورو اڌ کان به گهٽ سمجهو پر هاڻي سم قم الليل الا قليلا اٿ اٿ معنيٰ اٿي ويهي بيهي نماز پڙهه ته سڄي رات سواء ٿوري رات جي معنيٰ سڄي رات معنيٰ مطلب ٻيا سڀ ماڻهو سمهي رهن ته هي وڃو وڃي ارقم جي گهر منجهه وڃي اتي نماز پڙهو يا جتي ته سڄي رات يا ڪٿي به هجو جيڪا هاڻ امت محمد مصطفيٰ عليه السلام جي تهجد ٿي پڙهي

رات جا ته پهريان ٻه ٽي ڪلاڪ ٻه ڪلاڪ جيڪي آهن سي ته ماڻهو کاڌو پيتو هي هوڏانهن اڳتي اڳتي پوئتي ٿيو باقي وڃي ڏهه ڪلاڪ بچيا ته معنيٰ اڌ ڪلاڪ معنيٰ پنج ڪلاڪ گهٽ ۾ گهٽ جيڪي آهن سي نماز تون پڙهه رات جي هن مطلب هڪڙو اوور آل ٿا چئون سياري ۾ راتيون وڏيون ٿيون ٿين اونهاري ۾ گهٽ ٿيون ٿين جتي ڪٿي اسان وٽ به هتي ائين نصفه او انقص منه قليلا يا انهي کان به ٿورو گهٽ يعني اڌ کان به ٿورو گهٽ ڀلي ڪر معنيٰ ون ٿرڊ ڀلي رات ڪر هاڻي اهو مطلب ته ڳالهيون پيون اچن تعين اڃا فڪس ڪونهي ڪو هيترا ڪلاڪ نه بس اڌ رات يا اڌ رات کان ٿورو گهٽ يا اڌ رات کان ٿورو وڌيڪ او انقص منه قليلا يا ان کان اڃا ٿورو ڪر او زد عليه يا ان کان وڌاء يعني اڌ کان ٿورو وڌاء مطلب ته ٽو ٿرڊ ڪر اهڙي نموني سان ورتل القرآن ترتيلا هاڻي انهي ۾ جي آيت ۾ قرآن کي آهستي آهستي پڙهه رتل القرآن ترتيل سان پڙهه ترتيل سان پڙهه جي معنيٰ حضرت ابن عباس چوي ٿو ته ٻه ٻه رک ٻه ٻه آيتون پڙهه ٽي ٽي آيتون پڙهه مطلب ٿورو ٿورو ڪري پڙهه ٿورو سمجهه وري تون ترس مطلب ٿوري ٿوري ڪري ٿوري ٿوري ڪري پوء مطلب اهڙي نموني سان نماز پڙهندا هئا يا سوچ فڪر ڪندا، تدبر ڪندا، ان تي ته ترتيل سان، سهڻي نموني سان، ترتيل جو ٻيو نمونو معنيٰ اها به آهي ته اهڙي سهڻي آواز سان پڙهه جو مطلب ته دل کي وڻي، ڳالهه سٺي لڳي. هاڻ اسان وٽ جيڪي اهو سٺو نه آهي مطلب ته الله تعاليٰ ڪردار قبول ڪري ڀلي ثواب ڏئي، اسان انهي ۾ ارها ڪونه آهيون، ناخوش ڪونه آهيون،

ته هاڻ پهريون جيڪي قاري هئا جن جو رڪارڊ ٿيو پنهنجو عبدالصمد عبدالباسط يا فلاڻا جيڪي ملڪن ۾ هئا ته سهڻي نموني سان پڙهن ٿا پر پوء هاڻ رسول پاڪ صاحب اهو به چيو آهي ته سهڻن آوازن سڀ ماڻهو اهو وقت ايندو جيڪو سهڻي نموني سان پڙهندا قرآن شريف پر پوء گلي کان هيٺ هن جي ڪونه لهندو مطلب ته هن جي معنيٰ هن جو مفهوم جيڪو آهي سو مطلب ته سمجهه ۾ نه ايندو يا انهي تي نه هلندا يا اهڙيون معنائون اهي به آهن ته معنيٰ قرآن شريف پڙهي به انهي تي عمل به ڪري قرآن شريف پڙهي به انهي تي عمل به ڪري ته حضرت عبدالله ابن عمر يا حضرت عمر رضي الله تعالٰي ته چوندا اسان ٿورو ٿورو قرآن پڙهندا هئاسون انهي تي عمل ڪندا هئاسون پوء وري ٻيو به پڙهندا هئاسون وري پوء ياد به مطلب ته اهڙي نموني سان ڪندا هئا جو اصحاب سڳورا الاء جيڪي ماڻهو هئا سي پنهنجو حافظ ٿي ويا هليا قرآن شريف جا سمجهو حافظ هنن جي زبان به هئي پوء هو جيڪو ٻڌندا هئا سمجهندا هئا جيڪا نه سمجهندا هئا رسول پاڪ کان پڇندا هئا ته هن جي معنيٰ ڇا آهي هن جو مطلب ڇا آهي ته مطلب ته اهو هڪڙو علم اهو اهڙي نموني سان پکڙندو جو ٿورو ٿورو ڪري پڙهبو پر هڪڙي وقت ۾ هڪڙي رات ۾ سڄو قرآن شريف پڙهي وڃبو هليو يا هڪڙي رات ۾ ٻه ٽي قرآن شريف لا حول ولا مطلب ته اهڙو پڙهڻ جي ڪا ضرورت ڪونهي هتي اها ڪوانٽيٽي جي ضرورت نه آهي ڪوالٽي جي ضرورت آهي هن جو مطلب اهو آهي ته سهڻو نمونو ڪري پڙهجي جيڪا به سهڻي عبادت ڪجي دل جي اطمينان سان تڪڙ نه ڪجي، ڪنهن به ان منجهه بيهجي ته ان ۾ تڪڙ نه ڪجي، پنهنجو رڪوع ۾ وڃجي ته ان ۾ تڪڙ نه ڪجي، ٺونگو هڻي ۽ يڪدم اٿي ويهجي هونء تڪڙ نه ڪجي، آرام سان سڪون سان دل جي اطمينان سان رڪوع ڪجي، دل جي اطمينان سان وري اٿجي رڪوع کان مٿي

هن وبحمده به چوندؤ هن ۾ ايڊ ڪندؤ يا وري جڏهن اٿندؤ ته وري الحمد ڪندؤ يا ڇا ڪهڙو ڪو لفظ آهي هو دعا آهي جيڪا اها وري پڙهبي هڪڙو دفعو ٻه دفعا ٽي دفعا ته هڪڙو سڪون سان ماڻهو بيهندو ائين نه يڪدم اٿي اڌ اڃا رڪوع منجهان اسان ڏسندا آهيون ماڻهو ويچارا مون جهڙا گهڻيئي آهن جيڪي رڪوع منجهان سڄا ئي سڌا ڪونه ٿيا وري هليا ويا سجدي ۾ يڪدم ائين ڪونه مطلب ته ماڻهو اٿي سجدي رڪوع منجهان پورو ماڻهو مٿي ٿئي وري ٿورو وقفو ڪري وري پوء وڃي سجدي ۾ پوء وري سجدي منجهان اٿي مطلب ته وري سڌو ٿئي

جمعي جي نماز جي لاء به وڃجي ته اهو ڊوڙي ڊوڙي ڊوڙي ڊوڙي ڊوڙي نه وڃجي بس جي لاء منهنجو ماڻهو اکي امان ميمون مون کي چيو چيس بس تي بس بيٺي آهي اتي ته ڊوڙي ڊوڙي نه وڃ ٿڪي پوندين مطلب ته آرام سان جي پڳين ته پڳين نه ته پوء ٺهيو وڃي وڃي هلي وري ٻي بس ايندي مطلب ته ايئن ڪو نه ته اها وئي هلي ته بس پوء دنيا بيهي رهندي اهڙي نموني سان هر ڳالهه ۾ تڪڙ نه ڪجي، تڪڙ ڪم شيطان جو، هيسٽ از ويسٽ، اهڙي نموني سان نماز جيڪو آهي اهو به تڪڙ نه ڪجي ان منجهه آرام سان فضيلت سان ڪوانٽيٽي هجي ان ۾ خلوص هجي ان ۾ خشوع هجي ان ۾ خضوع هجي ان ۾ اهڙي نموني سان جو الله تعالي جو خوف الله تعالي جو مطلب ته هيبت جيڪا آهي سا دل منجهه هجي اها پيدا ٿئي الحمدلله اهڙو نمونو سو ڪجي پر اها ڳالهه ٿي

فيوچر منجهه ائين ٿيندو، سنلقي عليک نلقي القاء ڪنداسون اسين، ن نون جيڪو آهي نون پيش القاء ڪيو ويندو يعني لاٿو ويندو، سگهو ئي تو تي ڇا لاٿو ويندو عليک تو تي قولا ثقيلا ثقيل قول جيڪو آهي تو تي لاٿو ويندو، ثقيل قول جي معنيٰ ڳرو ڳرو قول تن ڳرو حڪم تو تي لاٿو ويندو ها ڳرا حڪم ڪهڙا آهن پنهنجا اسان جي مفسرن چيو آهي ته حلال حرام جا احڪامات ايندا ڪنهن پنهنجو نهي عن المنڪر جا احڪامات ايندا يا انذر عشيرتک الاقربين مائٽن مٽن کي وڃي ٻڌاءِ اهو حڪم ايندو يا مطلب ته ڪو حڪم الله تعاليٰ لاهيندو ۽ جيڪو توکي ڪرڻو پوندو ۽ تمام سخت هوندو ۽ ان کان تون منهن نه موڙجانء، جيڪڏهن منهن موڙي ڀڳين ته پوء مطلب ته حضرت يونس وارو ڪم جيڪو آهي اهو نه ڪجانء، ولا تڪن ڪصاحب الحوت وغيره، ته مطلب ته اهڙي قسم جي اسان تو تي هاڻي هتي جو وارننگ اها اچي ٿي ته هينئر تائين اقرا پنهنجي ڇا ٿو نالو ان جي گهر ۾ نماز پڙهو پيا، ارقم جي رضي الله تعالٰي عنه جي ارقم بن ارقم جي پر پوء اتان ئي نڪري ته وڃي معاشري کي سڏ ڪبو پوء وري پنهنجو ايندو پاڻ وارو ابي لهب جيڪو آهي مائٽ تنهنجو چاچو تنهنجو اهو وري ڇا چوندو ڇا چوندو مطلب ته هاڻي اهڙي قسم ابو جهل به ايندو فلاڻو ايندو اهي سڀئي مطلب ٿيندا پوء ڪم ڪيئن هلندو ۽ سڀئي مخالفت ڪري بيهندا

بيشڪ اٿڻ رات جو جيڪو آهي سو اهو آهي سخت لتاڙڻ ۽ شام ۽ تمام پڪو آهي پرجهڻ لاء يعني رات جو جيڪو ڇو حڪم آهي رات جو ڇو سڄي ڪائنات ستي پئي آهي ان وقت ماڻهو اٿيو ان وقت

تمام پختو آهي مطلب ته جيڪو توهان پڙهندؤ يا جيڪو ڏسندؤ يا جيڪو ڪندؤ ڪم اهو توهان جي دل ۾ ويهي ويندو الله تعالي ان ۾ برڪت وجهندو الله تعالي اهو صبح جو وقت يا رات جو وقت جيڪو آهي ان ۾ عبادت ڪرڻ جيڪا آ سا الله تعالي کي پسند آهي چي ته جي ڀانئين پرينء مڙان ته سک چوران دي ڌات، چورن جي چورن جو ته چور به ويچارا چوري ڪندا آهن وڃي رات جو، ڪندا هئا يا اڃا به ڪندا آهن جيڪي وڃي رات جو چوري ڪندا آهن هڪ ته اسان جي سنڌ جي ويچاري شاعر سگهڙ چيو چي ته جي ڀانئين پرينء مڙان پرينء کي جيڪڏهن ڀانئين ته آئون مڙان محبوب عليه الله تعاليٰ کي ته پوء سک چورن چورن جو ڪم طريقو ته سک هيو ته مطلب ته رات جو اٿ ۽ رات جو ويهي عبادت ڪر پوء هاڻي آئون ڪونه ٿو چوان ته سڀئي چور ٿي وڃجو پر مطلب ته اهو هڪڙو شاعرن اڳ ۾

رحمة الله عليه هن لکيو آهي پرجهڻ جي لاء سٺو آهي يعني سمجه سمجه جي لاء انڊرسٽينڊنگ جي لاء انسائيٽ جي لاء هن ۾ توهان تي ڳالهيون ڪشف ٿينديون توهان سمجه سمجه ۾ اينديون چڱي طرح ان لڪ في النهار سبحا طويلا ڇو رات جو حڪم آهي في الحال شروع ۾ ٽريننگ جا رات جي ٿي ڪئي وڃي ان ڪري جو ڏينهن جو توهان کي گهڻا ڪم ڪاريون آهن ماڻهو مون کي اٿڻ ويهڻ آهي بزنس ڪرڻي آهي دڪانداري ڪرڻي آهي، کيتي ڪرڻي آهي، ٻار ٻچا، هي هو سڄي ڳالهه آهي، تنهنجو اهو ڏينهن جو ڪم آهي، اتي ماڻهو مصروف هوندو ۽ رات جو ڪم جيڪو آهي واندو ٿي وري پوء هيء ٽريننگ وٺبي جيڪا شروع واري ان لڪ في النهار سبحا سبح سبح سبح ترڻ جو معنيٰ جيڪو سبح لله ما في السماوات الله تعاليٰ جي پاڪائي بيان ڪرڻ وغيره سڀئي لفظ ان سبح منجهان ٿا اچن پر هتي ان جي معنيٰ ٿيندي ته توهان جا گهڻا اچڻ وڃڻ هيڏانهن هوڏانهن گهمڻ ڦرڻ ڪم ڪم ڪاريون توهان جون گهڻيون آهن ڌنڌا توهان جا گهڻا آهن سبحا طويلا ان سينس ۾ طويل آهن تمام ڊگها آهن توهان جا ڪم سڄو ظاهر ڪنهن ڪم سان ويندو ٻه ٽي ميل ڪري وري ٻه ٽي ميل ڪري موٽي ايندو وري ڇا ٿيندو وري هر ڪاهيندو

هن جو جيڪو جنهن جي نوڪري ڪندا هوندؤ يا جيڪو ڪم ڪرڻو هوندو سو ڪونه ٿيندو ٻه ٻني ڪاهڻي هوندي ته ٻني ڪونه ڪاهي سگهبي جي آء نماز ٿو پڙهان ٻني ڪونه ٿو ڪاهيان ٻني تي تون آيو آهين ته ٻني ڪاهه پنهنجي نماز به پڙهه ڀلي پنهنجي وقت تي وري اهڙي نموني سان سبحا طويلا واذڪر اسم ربک پنهنجو الله تعاليٰ جو اسم وٺ ۽ ان جو ذڪر ڪر مطلب ته اٿندي ويهندي رات جو ڏينهن جو سڀ ڪنهن وقت پر خصوصاً هي جيڪو حڪم ٿيو آهي توکي مزمل سورت منجه اهو آهي ته پنهنجو واذڪر اسم ربک پنهنجي ياد ڪر تنهنجي نالو تنهنجي رب جو وتبتل اليه تبتيلا ۽ ٿي پئو انهي جو ٻين کي ڇا سائين جو چيو ڪاٽي ٻين کي ڇڏي تبتل اليه تبتيلا يعني ٻيو سڀ سڀ ڳالهيون ڇڏي دنيا داري جون ابتيون سبتيون هي هو پوء رات جو جيڪو آهي بابا هاڻي

ته اهو نه ڪر مطلب ته جڏهن نماز پڙهين ته پوء جو کاڌو کائڻ مطلب نماز ۾ نماز ويٺو پڙهيان کاڌو ويٺو کاوان چانهه ويٺو پيان مطلب هي ويٺو ڪريان هو به ويٺو ڪريان نه هڪ منو ٿي هڪ دليو ٿي هڪ خيال جو ٿي هڪ توجه نماز ڏانهن ته اهو اهو ان وقت نماز ذڪر ڪر الله تعالا جو ٻيا سڀ ڳالهيون ڇڏي

ڪنهن جو وٺ نالو جيڪو رب آهي پنهنجي اوڀر جو ۽ رب آهي اولهه جو سمجهه جنهن مطلب ته جنهن اڀاريو آهي سنواريو آسمان زمين زمان سڀ پيدا ڪيو آهي سڀني طرفن جو رب اهو آهي اهو ڪونه ته هو لات آهي منات آهي هن جو ڪم رڳو مينهن وسائڻ آهي هن جو ڪم جيڪو مون ڪتا ڊوڙائڻ آهي هن جو ڪم جيڪو آهي سو هيئن ڪرڻ آهي هونئن ڪرڻ نه الله تعالٰي سڀ شيء جو مالڪ آهي سڀ شيء جو ڪريئيٽر آهي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو ان کان سواء ٻيو ڪو خدا ڪونهي ٻيو ڪو عبادت جي لائق ڪونهي فاتخذه وڪيلا پوء ان کي تون پنهنجو وڪيل ڪري وٺ ان کي پنهنجو ڪارساز ڪري وٺ ان کي پنهنجو

اهي جيڪي ماڻهو هئا ابو جهل وارا ڪي ابو لهب وارا ڪي وليد بن مغيره وارا ڪي فلاڻا فلاڻا الاء ڪهڙا ڪهڙا نالا اٿن اهي سڀئي مخالفت وارا انهن پنهنجون ڳالهيون چوڻ شروع ڪري ڏنيون هيون هن کان اڳ ۾ هن سورت کان اڳ ۾ جو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته صبر ڪر عليٰ ما يقو جيڪو هو چون ٿا ان تي تون صبر ڪر واهجرهم هجرا جميلا ۽ انهن کان پري ٿي پاسو ڪر انهن کان پر سهڻي نموني سان پاسو ڪر سهڻي نموني سان پاسو ڪر جو معنيٰ ته هروڀرو فحش به نه استعمال ڪر هروڀرو جهڳڙو به نه ڪر انهن سان جهيڙو به نه ڪر ڇو جو هنن کي وري به هن تي آڻڻو آهي هن دين تي ته ان سان سهڻي نموني سان سلوڪ جيڪو محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جو اخلاق جيڪو اسوه حسنه ته سهڻي نموني سان ان سان ڳالهاء پوء جتي ڳالهه توکي نه وڻي ته پوء تون پاسي ٿي وڃ هليو پر هر به هنن کي وري بڇڙو لفظ نه چئون، هن کي قول نه چئون، اهڙو ڪو جو ڏکيو لڳي هنن کي ۽ سڀاڻي وري هنن کي تڪليف ٿئي اسلام تي اچڻ منجه ته مطلب ته سهڻو نموني سان هن سان ڳالهاءِ جو جنهن وقت موقعو اچي هن جي دل ٺري، دل هيڏانهن راغب ٿئي اسلام ڏانهن ته هو محبت سان اچن ته انهي ڪري هجرًا جميلا، سهڻو هجر جيڪو آهي هڪڙو صبرًا جميلا، سورة يوسف عليه السلام ۾ حضرت يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام چئي ٿو ته آئون صبرًا جميلا ٻه دفعا ۽ هتي جيڪو آهي ته هتي چئي ٿو هجرًا جميلا هج پري به ٿي پر ته به سهڻي نموني سان يعني ماڻهو الڳ رهي ڀلي انهن ماڻهن سان جن سان نٿي لڳي پر ان سان وري به سهڻو برتاء رکجي اهو نه ته انهن سان صفا ڪاٽي ڇڏجي تعلق سڄو ختم ٿئجي